رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئون بىرىنچى يانۋار پەيشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى جەۋلان تەييارلىدى.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ئۆزىنىڭ ئېكس يەنى تىۋىتتېر ھېسابىدا خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى راھىلە داۋۇت ھەققىدە ئۇچۇر يوللاپ خەۋەرلەرگە قارىغاندا داڭلىق فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇت ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلغانلىقى ئۈچۈنلا مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇرلارنى جۈملىدىن كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىنغان مەھبۇسلار ۋە تېخىچە ئىز-دېرىكى بولمىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى يوقىتىۋېتىشنى توختىتىشى كېرەك دەپ يازغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يەنە ئالتىنچى يانۋار كۈنى ئېكس يەنى تىۋىتتېردا چىقارغان ئۇچۇرىدا خىتاي تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان تۆھپىكار كارخانىچى باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەتنىڭ قويۇۋېتىلىشىنى تەلەپ قىلىپ ئەكبەر ئەسەت ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ پروگراممىسىغا قاتناشقاندىن كېيىن خىتاي تۈرمىسىگە سولاندى ۋە بۇ يىلقى تۇغۇلغان كۈنىنىمۇ تۈرمىدە ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇر بولدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ خىتايدا ناھەق تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىدە يېتىۋاتقان قېرىنداشلىرىنى قۇتقۇزۇش يولىنى ئىزدىشى كېرەك دەپ يازغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىللاردىن بېرى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە بۇنىڭغا ئائىت قانۇن نىزاملارنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان بولۇپ ھەر يىلى بۇ ھەقتە يىللىق دوكلات ئېلان قىلىپ ئامېرىكا پرېزىدېنتى ۋە دۆلەت مەجلىسىگە سۇنۇپ كەلگەنىدى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكىدىكى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئەركىنلىك سارىيىنىڭ تور بېتىدە دۇنيادا مۇساپىر بولغان ئۇيغۇرلار، دىياسپورادىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ ئېھتىياجى ناملىق بىر ئوبزور ئېلان قىلىنغان. ئوبزوردا قەيت قىلىنىشىچە، ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ زۇلۇمى ئاستىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار يېقىنقى يىللاردا ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالغان باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقان بولسا، خىتاينىڭ سىرتىدا چېگرا ھالقىغان تەھدىت، ۋە تۇتقۇن قىلىشلارغا دۇچ كەلمەكتە ئىكەن. قوشلاپ زىيانكەشلىك ۋە بېسىمغا ئۇچراۋاتقان بۇ خەلق قايسى دۆلەتكە مۇساپىر بولۇپ بارغان بولسا، شۇ دۆلەتنىڭ ئۇلارنى قوغدىشى كېرەك ئىكەن. مەزكۇر ئوبزورنىڭ ئاپتورى ئۇيغۇر دىيارىدا بىر مەزگىل سەنئەت مۇقامشۇناسلىق ساھەسىدە ئوقۇش ۋە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان ئەلىس ئاندېرسون خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن باشلاپلا ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ ئۆزىگە خاس دىنىي تىلى، مەدەنىيىتى، سەنئىتى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە يوقىتىشنى ئاخىرقى نىشان قىلىپ ھۇجۇم باشلىغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسىنىڭ جىنايەت گۇماندارىغا ئايلانغانلىقىنى، چەت ئەلگە چىقالىغان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ خىتاينىڭ بېسىمى ۋە تەھدىدىگە ئۇچراپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، ھازىر پۈتۈن دۇنيادا بەش يۈز مىڭدەك ئۇيغۇر ئوتتۇز سەككىز دۆلەتكە تارقالغان بولۇپ، كۆپىنچىسى ئۆزلىرى بىلەن دىن، مەدەنىيەت جەھەتتىن ئوخشاشلىقى بولغان تۈركىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى تاللىغان. ئون بەش مىڭدەك ئۇيغۇر ياۋروپا دۆلەتلىرىدە، ئون مىڭدەك ئۇيغۇر ئامېرىكىدا، ئىككى مىڭ بەش يۈزدەك ئۇيغۇر كانادادا، ئۈچ مىڭدەك ئۇيغۇر ئاۋسترالىيەدە ياشىماقتا. ئىكەن، ئۇلاردىن بىر قىسمى ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق دۆلەتلەرنىڭ ھىمايىسىگە ۋە ياردىمىگە ئېرىشەلمەي، خىتايغا قايتۇرۇلۇش ۋەھىمىسىدە كۈن ئۆتكۈزمەكتە ئىكەن. بۇنداق ئەھۋالدا شۇ دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى، ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە خەلقئارا ئورگانلار بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ خاتىرجەم، ئەركىن، بىخەتەر ياشىشىغا ياردەم قىلىشى كېرەك ئىكەن.
خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى تورى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىدا ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلىشنى باشقۇرۇش مەركىزىگە تىزىملاتقانلار سەكسەن بىر مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن بۇ مەركەزنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مەنسۇر نامان نۆۋەتتە ئىچكى ئەزانى ئىئانە قىلىشنى توغرا چۈشىنىدىغان ۋە ئۇنى قوبۇل قىلىدىغانلارنىڭ بارغانچە كۆپىيىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان خەۋەردە دېيىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىدىن باشلاپلا ئۆلگەنلەردىن ئىچكى ئەزا ئېلىش خىزمىتىنى باشلىغان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ شىنجاڭ ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلىش ۋە كۆچۈرۈش كومىتېتى قۇرۇپ ئالاقىچىلار ۋە ماسلاشتۇرغۇچىلار ئەترىتى تەشكىللەپ ھەر ۋىلايەتتە ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلىش خىزمەت نۇقتىسى تەسىس قىلىپ ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلدۇرۇش خىزمىتى سەپەرۋەرلىكىنى باشلىغان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ خىزمەتنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ كۈچەيتىشى ئۇيغۇرلار كەڭ كۆلەمدە لاگېرلارغا سولانغان ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلانغان يىلغا توغرا كېلىشى شۇنداقلا خىتاينىڭ ئەزەلدىن مەخپىي تۇتۇپ كەلگەن بۇ مەسىلىنى مەتبۇئاتتا باشقا نۇقتىدىن تەشۋىق قىلىشى دىققەت قوزغىماقتا ئەل جەزىرە قانىلىدا خىتاينىڭ ئۇچۇرلىرىنى قانداق مونوپول قىلىدىغانلىقى ھەققىدە بېرىلگەن بىر ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە مەخپىيەتلىك دەپ قارىلىپ كەلگەن بىر مەسىلىنى ئاشكارا خەۋەر قىلغاندا ئۇنى باشقىلارغا ئادەتتىكى مەسىلىدەك كۆرسەتكىلى بولىدىكەن ۋە خىتاي بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ راستنى يالغانغا يالغاننى راستقا ئايلاندۇرۇش ئۇچۇرنى پۈچەكلەشتۈرۈش كىشىلەرنى سەزگۈر مەسىلىگە قارىتا بىخۇدلاشتۇرۇش مەقسىتىگە يېتىدىكەن ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ زوراۋانلىق ۋاسىتىسى بىلەن ئىچكى ئەزا يىغىش ۋە ئورگان ئەتكەسچىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىش قىلمىشلىرى دۇنياغا مەشھۇر بولۇپ بۇ ھەقتە چىققان دوكلات ۋە خەۋەرلەردە خىتايدا ئەزەلدىن قانچە ئادەمنىڭ پىداكارلىق بىلەن ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇرلارنىڭ ئاشكارىلانمايدىغانلىقى مەلۇم قانچە ئادەمنىڭ مەجبۇرىي ھالدا ئىچكى ئەزاسىدىن ۋە ھەتتا ھاياتىدىن ئايرىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئۇچۇرلار بولسا تېخىمۇ مەخپىي كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى خىتايدىكى ئورگان ئەتكەسچىلىكى مۇتەخەسسىسى ئېتان گۇتمان رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە لاگېردىن چىققان قازاق شاھىتلارنىڭ بايانىغا ئاساسەن ئۇيغۇر رايونىدىكى لاگېرلاردىن ھەر يىلى تىرىك ئورگانلىرى ئېلىنىۋاتقانلارنىڭ سانىنىڭ ئوتتۇز بەش مىڭغا بارىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
يىللاردىن بۇيان ئامېرىكىدىن مىكرو ئۆزەك ئالماي، تېخنىكا ۋە ھەربىي سانائەتتە تېخىمۇ ئىلغار سەۋىيەگە يېتەلمەي قىينىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى، ئەمدىلىكتە ئامېرىكىنى ئەيىبلەپ، مىكرو ئۆزەكنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەپ، ئۇنى ئۆزىگە قورال قىلىۋالدى، دېگەن. ئامېرىكىنىڭ سودا ئىقتىساد خەۋەر قانىلى بولغان سىي ئەن بىي سىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى خىتاي سودا مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى بۇ مىنىستىرلىقنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا، بىز ئامېرىكىنىڭ گوللاندىيە شىركىتىنىڭ خىتايغا يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشىغا بىۋاسىتە ئارىلىشىشىنى جىددىي مەسىلە دەپ قاراۋاتىمىز. مىكرو ئۆزەك ئېكسپورتىنى كونترول قىلىۋالغان ئامېرىكا ئۇنىڭدىن قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتىدۇ، دېگەن. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تېخنىكىسى بولغان مىكرو ئۆزەكنى خىتاينىڭ ھەربىي سانائەتكە ئىشلىتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەش تەدبىرىنى يولغا قويغان. گوللاندىيە ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىلى مىكرو ئۆزەك ياساش ئۈسكۈنىلىرىنى ئېكسپورت قىلىشقا دائىر يېڭى چەكلىمە ئېلان قىلغان بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ مىكرو ئۆزەك ئېكسپورتىنى كونترول قىلىش چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقان خىتاي سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋ ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رايموندو بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشۈپ، ئامېرىكىنىڭ مىكرو ئۆزەكنى ئېكسپورت قىلىشنى كونترول قىلىۋېلىشىغا بولغان نارازىلىقى ۋە ئەندىشىسىنى ئىپادىلىگەن. ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى بۇنىڭغا قانداق ئىنكاس قايتۇرغانلىقى ھەققىدە تېخى مەلۇمات بەرمىگەن.
خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى تارقاتقان خەۋىرىدە، جياڭشىنىڭ نەنچاڭ شەھىرىدە تىجارەت قىلىۋاتقان مىرادىل ئىسىملىك بىرەيلەننىڭ ئۆزى ئوقۇغان مەكتىۋى جياڭشى پەن تېخنىكا ئىنستىتۇتىغا بىر مىليون يۈەن ئىئانە قىلىپ، ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشقان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئوقۇش مۇكاپاتى تەسىس قىلغانلىقى تەشۋىق قىلىنغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە مىرادىل خوتەننىڭ چىرا ناھىيەسىدىن بولۇپ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا جياڭشىنىڭ نەنچاڭ شەھىرىدە ئالىي مەكتەپ ھاياتىنى باشلىغان ئوقۇۋاتقان چېغىدىلا ئۇيغۇر رايونىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى توردا سېتىش بىلەن پۇل تېپىپ كېيىن ئاشخانا ئېچىپ مىليونېر بولغان ئۇ نەنچاڭدىكى مەكتىپىگە پۇل ئىئانە قىلىپ ئوقۇش مۇكاپاتى تەسىس قىلماقچى بولغان بولسىمۇ مەكتەپ كۆپ قېتىم ئۇنى رەت قىلغان كېيىن بۇ مۇكاپاتنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ مۇكاپات تەسىس قىلىشقا قوشۇلغان ئۆز يۇرتىدىكى نامراتلارغا ئەمەس بەلكى ئانا مەكتىبىم دەپ ئاتىۋالغان نەنچاڭ شەھىرىدىكى ئالىي مەكتەپكە پۇل ئىئانە قىلغان مىرادىل خىتاي تاراتقۇلىرىدا كارخانىچى يېتەكچى ساخاۋەتچى دەپ تەرىپلەنگەن بولۇپ شىنجاڭ ھېكايىلىرىنى سۆزلەشتە ئاز تېپىلىدىغان ئۈلگە قىلىپ كۆرسىتىلگەن ئۆتكەن يىل سەككىزىنچى ئايدا خىتاي كومپارتىيە سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئۈرۈمچىدە يەرلىك دائىرىلەرگە يوليورۇق بەرگەندە شىنجاڭدىكى ئاممىنى ئىچكىرى خىتايدا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا يېتەكلەش ئىچكىرى خىتايدىكىلەرنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ ئىگىلىك تىكلىشىگە ياردەم بېرىش دېگەننى تەكىتلىگەن بولۇپ بۇنىڭغا بىنائەن خىتاي تەشۋىقاتلىرىدىمۇ مىللەتلەرنىڭ قوشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق يۇقىرىقىدەك مىساللارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتە

تەپسىلاتىدا بولسۇن. ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى ئېلان قىلدى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى جىنايەتلىرىگە سۈكۈت قىلماسلىقنى، باشقا كىرىزىسلارغا قانداق ئىنكاس قايتۇرغان بولسا، شۇنداق ئىنكاس قايتۇرۇشقا چاقىردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئىرادەدە بولسۇن. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى دۇنيانىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە ئائىت

تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ كەڭ كۆلەمدە قويۇپ بېرىلگەنلىكىگە دائىر بىر ئىسپات يوقلىقى بايان قىلىنغان دوكلات يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايلاشتۇرۇش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىۋاتقانلىقى ھۆكۈمەتنىڭ ھازىر بۇ رايونغا ساياھەتچىلىكنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن ساياھەتچىلەرگە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تازىلانغان ۋە كونترول قىلىنغان نۇسخىسىنى تەقدىم قىلىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ يىللىق دوكلاتىنىڭ ئېلان قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ئاخبارات يىغىنىدىمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىندى بولۇپمۇ خەلقئارا جامائەتنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە تۇتقان سۇس مۇئامىلىسى سېلىشتۇرما قىلىندى

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى، ئۇرۇش دەۋرىدىكى ۋەھشىيلىكلەر ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ تاللانغان رېئاكسىيەسى سەۋەبىدىن چوڭقۇر چىقىملارغا تولغان بىر يىل بولدى. كىشىلىك ھوقۇقنى ياخشىلاشتا رول ئوينايدىغان ھۆكۈمەتلەر بولسا كىشىلىك ھوقۇق رامكىسىنى قوللىنىشتا دائىم پەرقلىق ئۆلچەم قوللاندى. ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ غەززەدىكى

تىرانا ھاسان سۆزىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىدا كىرىزىسلارنىڭ ئاياغلىشىشى ئۈچۈن چوقۇم كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئەيىبلەشتىكى ئىككى خىل ئۆلچەمگە خاتىمە بېرىلىشى لازىملىقىنى بىلدۈرگەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ يىللىق دوكلاتىدا خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق باستۇرۇشلىرىنىڭ ئىزچىل چوڭقۇرلاپ ماڭغانلىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىدىغان ھەرىكەتلىرىنى داۋاملاشتۇرغانلىقى چەت ئەلدىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە دوستلىرى بىلەن ئالاقىلاشقانلار ھەمدە يەنە ئانا تىل مەدەنىيەت ۋە دىننى تەشەببۇس قىلغانلارنىڭ بۆلگۈنچى دەپ قارىلىپ قاتتىق تۈرمە جازالىرى بىلەن جازالانغانلىقى قەيت قىلىنغان تىرانا ھاسان خانىم ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىكى سۆزىدىمۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى باستۇرۇشنىڭ بوشاپ قالغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق پاكىت يوقلىغىنى تەكىتلىدى

قىلىنىۋاتقان ھەر تەرەپلىمىلىك زىيانكەشلىكنىڭ بوشاپ قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ھېچقانداق بىر ئىسپات يوق. ئەكسىچە، بىز بۇ يەردە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قىلىنىۋاتقان زۇلۇمنىڭ ئېغىرلىشىۋاتقانلىقىغا دائىر پاكىتلارنى كۆرۈۋاتىمىز. تۇتقۇن قىلىنغانلارنىڭ لاگېرلارنىڭ ئورنىغا، تۈرمىلەرگە قامىلىش ئارقىلىق مەركىزىي سىستېمىغا ماسلاشتۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆردۇق. بىز كۆرۈشكەن نۇرغۇن كىشىلەر تېخىچە ئائىلىسىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلمەيدۇ. introduced into the mainstream system. But in many cases, we've spoken to families who have no information about where their loved ones are. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ يىللىق دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئالاھىدە قاتتىق جازالىنىۋاتقانلىقىمۇ گەۋدىلەندۈرۈلگەن ئۇنىڭدا خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولغان كامىلە ۋايىتنىڭ مەسىلىسى تىلغا ئېلىنغان دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن دائىرىلەر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا ساۋ جىشىن لى يۈەنجىڭ جەي دېڭرۇي ۋە لى سىچى قاتارلىق ئاق قەغەز ھەرىكىتىگە قاتناشقان بىر قىسىم نامايىشچىلارنى كېپىللىككە قويۇپ بەردى ئەمما مارت ئېيىدا ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى كامىلە ۋايىت پەقەت توردا بۇ نامايىشقا ئائىت كۆرۈنۈشلەرنى ھەمبەھىرلىگەنلىكى ئۈچۈن ئاشقۇنلۇقنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى دوكلاتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىمۇ تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىككىنچى ئاي ۋە تۆتىنچى ئايلاردا تايلاندتىكى كۆچمەنلەر قاماقخانىسىدا توققۇز يىل قامالغاندىن كېيىن تۈرمىدە ۋاپات بولغان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ۋەقەسى مىسال قىلىنىپ خىتايدىن قېچىپ چىققاندىن كېيىن بېيجىڭنىڭ تەسىرى ئاستىدىكى دۆلەتلەردە قاپسىلىپ قالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى گەۋدىلەندۈرۈلگەن

خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا ئېغىر جىنايەتلەرنى سادىر قىلىپ تۇرۇپ جاۋابكارلىققا تارتىلمىسا، ئۇ ھالدا بۇ ئۇنىڭغا ھەرقانداق جىنايەتتىن قېچىپ قۇتۇلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت سىگنالنى بېرىدۇ. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى يىللىق دوكلاتىدا يەنە ئۆزلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا بىر يىل ئىلگىرى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى ئىشخانىسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى قىلمىشلىرى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىن دەپ خۇلاسە چىقىرىلغان دوكلاتى ئۈستىدىن كونكرېت ئىز قوغلاشنى چاقىرىق قىلغان بولسىمۇ تا ھازىرغىچە ئۇنىڭ تېخى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە دوكلات توغرىسىدا چۈشەنچە بەرمىگەنلىكى

ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى سىياسەت دوكلاتى ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن كىشىلىك ھوقۇق، دىنىي ئەركىنلىكنى ئامېرىكا سىياسىتىنىڭ مەركىزىي نۇقتىسىغا قويۇشنى، قانۇن چىقىرىپ، خىتاينىڭ لوبىچىلىق پائالىيەتلىرىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلدى. بۇ دوكلاتنىڭ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى يۇمشاشقا يۈزلەنگەن، خىتاينىڭ ھەربىي ۋە سىياسىي مەسئۇللىرى ۋاشىنگتوندا سۆھبەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر پەيتتە ئېلان قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى يېقىندا يېڭى سىياسەت تەۋسىيە دوكلات ئېلان قىلىپ، دۆلەت مەجلىسىنىڭ قانۇن چىقىرىش ئارقىلىق خىتاينىڭ خېكۋىژىن يەنى خەيكاڭ شىركىتىگە ئوخشاش ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا خىتاي ھۆكۈمىتىگە ھەمكارلاشقان خىتاي تېخنولوگىيە شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى لوببىچىلىق پائالىيەتلىرىنى چەكلىشىنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى دوكلاتىدا تەكىتلىشىچە يالغۇز تېخىمۇ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشنىلا تەلەپ قىلىش سابىق ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان لوببىچىلارنى خىتاي خېرىدارلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىشتىن توسۇشتا يېتەرلىك بولمايدىكەن دوكلاتتا سابىق ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ خىتاي تېخنولوگىيە شىركىتى خېكۋىژىن يەنى خەيكاڭ شىركىتى ئۈچۈن لوببىچىلىق قىلغانلىقى ھالبۇكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خەيكاڭ شىركىتىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى جازا لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى دەپسەندە قىلىنىشىغا قاتناشقانلىقى سەۋەبلىك جازالىغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن ۋاشىنگتون پوچتا گېزىتى ئىلگىرى سابىق ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئانتونىي موففېت سابىق كېڭەش پالاتا ئەزاسى دەيۋىد ۋىتتېر ۋە باربارا بوكسېرنى لوببىچىلىققا ياللىۋالغانلىقى باربارا بوكسېرنىڭ كېيىنرەك بۇنىڭدىن ۋاز كەچكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئىدى دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى مۇھاجىرەتتىكى دىنىي توپلارنى سىياسىي ئۆكتىچىلەرنى خىتاي بىلەن ئالاقىسى بولغان باشقا كىشىلەرنى جۈملىدىن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى تىبەت بۇددىستلىرىنى فالۇنگوڭچىلارنى توختاۋسىز نازارەت قىلماقتا پاراكەندە قىلماقتا ھەم قورقۇتماقتا ئىكەن دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل يامان غەرەزلىك سىياسىي لوببىچىلىق پائالىيىتىنىڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋە كەڭ دائىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇققا بۇزغۇنچىلىق قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەنپەئەتى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىغا تەھدىت پەيدا قىلغانلىقى بۇ ئامېرىكىنىڭ تېگىشلىك دىققەت بېرىشى ۋە ئەمەلىي سىياسىي ئىنكاس قايتۇرۇشنى تەقەززا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئابراھام كۇپېر ئونىنچى يانۋار بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ تاشقى سىياسەتتىكى باشقا جىددىي مەسىلىلەرنىڭ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلۇشى دائىم دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ چەتتە قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى بۇنىڭدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى
شۇڭا ئامېرىكىنىڭ دۇنيادىكى يېتەكچى كۈچ بولۇش سۈپىتىدە ئۇنىڭ ئاچقۇچلۇق ئىقتىسادىي شېرىكى بولغان خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە ئوتتۇرىدىكى جىددىيلىكنى پەسەيتىدىغان نىسبەتەن ئىجابىي مۇھىت يارىتىدىغان بىر پوزىتسىيەدە بولۇشى زېرىكىشلىك بولسىمۇ مۇھىم، ئەمما دىنىي ئەركىنلىكنى، تېخىمۇ كەڭ مەنىدىن ئىنساننىڭ قەدىر-قىممىتى ۋە كىشىلىك ھوقۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە قوغداش ئىشلىرىغا ئارىلىشىۋاتقان بىز ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىز بۇنىڭدىن پەۋقۇلئاددە ئەندىشە قىلىمىز. چۈنكى بىخەتەرلىك ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تاشقى سىياسەتتە ئالدىنقى ئورۇندا باشقا مەسىلىلەر دائىم دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىلىرىنىڭ بىر چەتكە قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

دوكلات يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرىنىڭ خىتايغا قارىتا ھالقىلىق تېخنىكىلارنى ئېكسپورت قىلىشنى كونترول قىلىشنى داۋاملىق كۈچەيتىش تەلەپ قىلىنغان دوكلاتتا كۆرسىتىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا تېخنولوگىيىلىك ئىستىبداتلىقنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشتا يېتەكچى رول ئويناۋاتقان بولۇپ ئەقىللىق شەھەر تېخنولوگىيەسىنى ئەسەبىيلىك بىلەن يولغا قويۇش ئارقىلىق خىتايدا كەڭ كۆلەملىك نازارەت ئېلىپ بارماقتىكەن دوكلاتتا مۇنداق دەيدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ نازارەت تېخنىكىسى ئارقىلىق پۈتۈن مەملىكەتتە خىرىستىيان ۋە فالۇنگوڭچىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دىنىي گۇرۇپپىلارنى نىشانغا ئالماقتا ئېتنىك ۋە دىنىي ئاز سانلىق مىللەت رايونى بولغان شىنجاڭ بىلەن تىبەتتە بۇ خىل تېخنولوگىيە ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنى تىبەت بۇددىستلىرىنى شىددەتلىك باستۇرۇشىدا ئاچقۇچلۇق رول ئويناپ كەلدى باستۇرۇشتا مىليونلىغان ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىغا قامالدى تەن جازاسى باسقۇنچىلىق مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ۋە بالا چۈشۈرۈشكە ئۇچرىدى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئابراھام كوپېرنىڭ ئونىنچى يانۋار رادىيومىزغا تەكىتلىشىچە خىتاي تېخنىكا ئىستىبداتلىقى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئاچقۇچلۇق مەسىلە ئىكەن نۇقتىلىق دىققەت قىلىش تېگىشلىك ئاچقۇچلۇق ساھە خىتاينىڭ تېخنولوگىيىدىن پايدىلىنىپ تېخنىكا ئىستىبداتلىقىنى يولغا قويۇش ۋە ئىلگىرى سۈرۈشتە يېتەكچى رول ئويناۋاتقانلىقىدۇر خىتاي دائىرىلىرى دۆلەت ئىچىدىلا ئەمەس دۆلەت سىرتىدىمۇ سۈنئىي ئەقىل چوڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرى بىيولوگىيەلىك ئۇچۇر يىغىش چىراي يۈرۈش تۇرۇش ئاۋاز تونۇش تېخنىكىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەقىللىق شەھەر تېخنولوگىيىسىنى ئەسەبىيلىك بىلەن يولغا قويۇپ كەلدى بۇ ئارقىلىق پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا نازارەت ئېلىپ بېرىپ، خىرىستىيانلارنى، فالۇنگوڭچىلارنى ۋە ئۇيغۇر تىبەتلەرگە ئوخشاش ئېتنىك دىنىي گۇرۇپپىلارنى نىشانغا ئالماقتا.
ئابراھام كوپېرنىڭ ئېيتىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ئەقىللىق شەھەر نامىدىكى تېخنىكا ئىستىبداتلىقىنى يۈزدىن ئارتۇق دۆلەتكە ئېكسپورت قىلماقچى. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مەزكۇر دوكلاتى پىرېزىدېنت بايدېن ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن سان فرانسىسكودا ئۇچرىشىپ ئىككى تەرەپ ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى ئىختىلاپلارنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇشقا كېلىشكەن ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتى يۇمشاشقا قاراپ كېتىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىندى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر سىياسىي ئانالىزچىلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ دوكلاتىدىكى پىكىرلەر ھەقلىق ئەندىشىلەركەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئون بىرىنچى يانۋار بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتايغا نورمال دۆلەت سۈپىتىدە مۇئامىلە قىلىشنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى كۆرسەتتى. بۇ ھۆكۈمەت ھازىر خىتاينى بىر غەرب ئۇقۇمىدىكى دۆلەت دەپ قاراپ، بۇلار بىلەن سۆھبەت ئارقىلىق بىر ئىشلارنى ھەل قىلىمىز دەۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاي غەرب دۇنياسى چۈشەنگەن بىر دەۋلەت ئەمەس. بۇلار ھېچقاچان بىر سۆز تۇرۇپ باققان، قانۇنغا بويسۇنۇپ باققان، مەيلى ئۇ دەۋلەت ئۆزىنىڭ قانۇنى بولسۇن ياكى خەلقئارا قانۇن بولسۇن، ئۇنى دەپسەندە قىلىدىغان بۇنداق بىر ھاكىمىيەت. بولۇپمۇ بۇ ھاكىمىيەت ھازىر ئامېرىكىنىڭكى تۈزۈمىدىن ناھايىتى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىۋاتىدۇ. بۇ دېمەكلىك بۇ يەردە بۇ ھۆكۈمەتنىڭ خىتايغا بولغان چۈشەنچىسى خاتا ئەمەس، ئەخمىقانە. شۇنىڭغا مېنىڭچە بۇ دوكلاتتىكى بۇ كۆز قاراش ناھايتى توغرا بىر ئانالىز بولغان. ئىلشات ھەسەننىڭ قارىشىچە ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى لوببىچىلىق قانۇنى خىتايدەك بىنورمال دۆلەتلەرنىڭ پائالىيىتىنى ئۈنۈملۈك چەكلىيەلمەيدىكەن. ئۇ بۇ نۇقتىدا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى، دۆلەت مەجلىسىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك قانۇنلارنى چىقىرىشىنىڭ بىر زۆرۈرىيەتكە ئايلانغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
لوببىچىلىق ئامېرىكىنىڭكى سىياسىي تۈزۈمىنىڭكى بىر قىسمى، بۇنىڭ قانۇن، نىزاملىرى بار، شۇ قانۇن بويىچە ئېلىپ بارسا بولىدۇ دەيدۇ. بۇ لوببىچىلىق قانۇنىنى شۇ ۋاقتىدا تۈزگەن ۋاقتىدا ھېچقاچان خىتايغا ئوخشاش بۇنداق بىر بىنورمال قارا جەمئىيەتتەك بىر ھاكىمىيەتنىڭ شەكىللىنىشىنى ئۇنى كۆرمىگەن. بۈگۈنكى كۈندە خىتايدەك بىر لوببىلىقتىن پايدىلىنىپ، ھەتتا ئامېرىكىنىڭ تۈزۈمىنىمۇ ئاستىن-ئۈستۈن قىلىمەن دەيدىغان بۇنداق بىر دۆلەتنىڭكىگە يول قويۇش، مېنىڭچە، پۈتۈنلەي خاتا. بۇنى توساش ھەقلىق، توساش لازىم.
لېكىن ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ئۆزىنىڭ ئالتە بەتلىك سىياسەت تەۋسىيە دوكلاتىدا سودا، كىلىمات ئۆزگىرىشى بىخەتەرلىك قاتارلىق تاشقى سىياسەتتىكى جىددىي مەسىلىلەر، شۇنىڭدەك خىتاي بىلەن بولغان ئىستراتېگىيىلىك رىقابەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇش، خىتاي بىلەن بولغان ئورتاق مەنپەئەتتىكى ھالقىلىق مەسىلىلەردە ھەمكارلىشىش كۆپ ھاللاردا كىشىلىك ھوقۇق، دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىلىرىنىڭ چەتتە قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولسىمۇ، ئەمما ھۆكۈمەتنىڭ شېرىك دۆلەتلەر ۋە ئىتتىپاقداشلار بىلەن خىتاينىڭ قىلمىشىنى جاۋابكارلىققا تارتىشتا بەزى جىددىي ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارغانلىقىنىمۇ مۇئەييەنلەشتۈرگەن دوكلاتتا خىتايغا نىشانلىق ئېمبارگو يۈرگۈزۈش بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى بايكوت قىلىش خىتاينىڭ قىلمىشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتىش پىكىرداش دۆلەتلەر بىلەن خىتاينى بې دې تىدە تەنقىدلەش ئۇنىڭغا بېسىم ئىشلىتىش ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرگە قارىتا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىدە بولغان خىتاي ئاگېنتلىرىنى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىش قاتارلىق بەزى جىددىي ھەرىكەتلەرنى قوللانغانلىقى بىلدۈرۈلگەن

ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ھاشارغا ئوخشاش بۇ تۈردىكى قۇللۇق ئەمگەكنىڭ شەكلى، تۈرى، كۆلىمى ۋە ماھىيىتى يەنىلا نۆۋەتتىكى كۆڭۈل بۆلۈشكە تېگىشلىك قىزىق نۇقتىلارنىڭ بىرىدۇر. يېقىندا خىتاينىڭ دۇيىن ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىدا بىر ئۇيغۇر قىزنىڭ يۇرتى ئاقسۇدىكى تۈگىمەس ھاشار ۋە سىياسىي يىغىن ئۆگىنىشلەرگە چاقىرىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى بىر قىسقا ۋىدىيو تارقالغاندىن كېيىن بۇ ساھەگە دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ھاشار يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئۇچراپ كېلىۋاتقان ئەڭ ئېغىر دەرىجىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرىنىڭ بىرى شۇنداقلا ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ھاشارنى ئۇيغۇرلارنى ئېكسپلاتاتسىيە قىلىش ئېزىش ۋە كونترول قىلىشنىڭ بىر خىل ۋاسىتىسى سۈپىتىدە قوللىنىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم يېقىندا خىتاي دوۋيىن ناملىق ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىدا بىر ئۇيغۇر قىزنىڭ ئۆزلىرى ياشاۋاتقان يېزىدىكى كىشىلەرنىڭ قېرى ياش ئاجىز ئورۇق كېسەلمەن ياكى ئايال بالا دەپ ئايرىلماستىن ھەممىسىنىڭ بىردەك ئېغىر ھاشار ئەمگىگىگە ۋە تۈگىمەس سىياسىي يىغىن ئۆگىنىشلەرگە مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقى توغرىسىدا چىقارغان بىر قىسقا ۋىدېئوسى تارقىتىلغان ئامېرىكىدىكى لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ فېيسبوك سۇپىسىدا ھەمبەھىرلىگەن بۇ ۋىدېئو كۆرۈنۈشى جىددىي ئىنكاس قوزغىماقتا.

دادامغا تېلېفون قىلسام دادام تېلېفوننى ئالماپتۇ شۇنىڭدىن ھازىر ماشىنىدىن چۈشۈپ دادىنىڭ ئالدىغا كېتىپ بارسام ھېلىقى دادۈيدە يىغىن بار دەپتىكەن ئەمدى قۇلىقى ئاڭلىمىسىمۇ كەلسۇن دەپ تۇرۇۋالدىچۇ دادىنى دادام يىغىنغا كىرىپ كەتتى قاپقاراڭغۇ چۈشۈپ كەتتى ھازىر. بىز بۇ ۋىدىيودىكى بۇ ئۇچۇرلارغا ئاساسەن ئۇچتۇرپان ناھىيەسىنىڭ ئوتباش يېزىسىدىكى سۆگەتلىك كەنت ئاھالىلەر كومىتېتىغا ۋە شۇنداقلا باشقا بىر قانچە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا تېلېفون قىلدۇق. ئەپسۇسكى، قايتا-قايتا ئۇرغان تېلېفونلىرىمىز ئۇلىنىشى بىلەنلا ئۈزۈۋېتىلدى. ئىلگىرى رادىيومىز ئىگىلىگەن مەلۇماتلاردىنمۇ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جەنۇبىدىكى ئاقسۇ، قەشقەر، خوتەن قاتارلىق ۋىلايەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ زىممىسىدىكى ھاشار سېلىقىنىڭ ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكى بۇ خىلدىكى ھەقسىز ئەمگەكلەرنىڭ بۇ جايلاردا ھەر يىلى ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى بولۇپمۇ قىش ۋە ئەتىياز پەسىللىرىدە ئەۋجىگە چىقىپ ھاشارغا ئىشلەيدىغان ۋاقىتنىڭ ئۇدا بىرقانچە ئايغىچە داۋام قىلىدىغانلىقى دەلىللەنگەن ئىدى بۇ ھەقتىكى ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا يەنە ھاشار ئەمگىكىگە قاتنىشالمىغانلار ۋە ياكى تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىسىنى تولۇق ئورۇندىيالمىغانلارغا ئېغىر جەرىمانە قويۇلىدىغانلىقى ياكى ئوخشىمىغان تۈردىكى جازالارغا تارتىلىدىغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى خېنرى شاجېۋىسكىي يېقىندا ئاشكارا بولغان بۇ ۋىدېئوغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ھاشار ئەمگىكىنى بىكار قىلغانلىقىنى رەسمىي ئېلان قىلغان بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇرلار مەركەزلىك ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا ھاشار ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك يەنىلا ھەر خىل شەكىللەردە داۋام قىلىپ كەلگەن ئىكەن خېنرى شاجېۋىسكىي ئەپەندى يۇقىرىقى ۋىدېيودىن مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇر ئېلىدا ھاشارنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېدى بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ھاشارنىڭ ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقانلىقى ئەينى ۋاقىتتا بۇ ساھەدىكى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ گۇمانىنى راستقا چىقاردى يەنى ئەينى ۋاقىتتا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدا ھاشارنىڭ بىكار قىلىنغانلىقى توغرىلىق بەلگىلىمە چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر بۇنىڭغا گۇمان بىلەن قارىغان ئىدى. ئۇلار نېمىشقا بۇنداق قىلىدۇ؟ مېنىڭ قارىشىمچە، ھاشار يېزا ئاھالىلىرىنى كونترول قىلىشنىڭ بىر خىل شەكلى. مەلۇمكى، يېزىلاردىكى ئۇيغۇرلار ئاساسلىق ئۇيغۇر رايونىنىڭ جەنۇبىي قىسمىغا توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان. شۇڭلاشقا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ھاشار سېلىقىغا بويسۇنۇشقا مەجبۇر بولۇشى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ جايدىكى ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىشنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. مېنىڭچە خىتاي بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى ھاشار بىلەن ئۆزىگە باغلاپ تۇرىدۇ. ئەلۋەتتە، ھاشار بەلگىلىمىسىگە ئەمەل قىلمىغان كىشىلەر تۈرمىگە كىرىشى مۇمكىن.
تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر تەتقىقاتچى يالقۇن ئۇليول ئەپەندى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىزچىل ھالدا ھاشارنى ئوخشىمىغان ناملاردا ۋە ئوخشىمىغان شەكىللەردە يۈرگۈزۈپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى تۈرلۈك ھاشار ئەمگەكلىرىگە تۇتۇش ئارقىلىق رايوندا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان ئەمگەك كۈچى بوشلۇقىنى تولدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ھاشارنىڭ ئەمەلىيەتتە سېپى ئۆزىدىن ھەقسىز مەجبۇرىي ئەمگەك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى يۇقىرىدىكى ۋىدىيولار ۋە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش باشقا خەۋەر مەنبەلىرى قارىغان ۋاقىتتىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي يۆتكەپ ئىشلىتىۋاتقانلىقى، يېزا قىشلاقتىكى ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشقا سېلىۋاتقانلىقى ھازىرمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ دەپ قارىساق بولىدۇ. ئون يىگىرمە يىلنىڭ ئالدىدا بۇنىڭ ئىسمى ھاشار بولسا يا بولمىسا باشقا بىر نەرسە بولسا ھازىر يەنە پەرقلىق ئىسىملار بىلەن ئۇيغۇرلار ئوخشاش مەجبۇرلاپ ئىشلىتىلىۋاتىدۇ تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە تېخىمۇ سىستېمىلىق ھالدا مەسىلەن بۇرۇن ئېشىنچا ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەپ ئىشلىتىش بولغان بولسا ھازىر ئەمگەكچىلەرنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش دەيدىغاندەك پەرقلىق پەرقلىق ئىسىملار بىلەن مۇشۇ خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ دەپ قارىساق بولىدۇ شۇڭا گەرچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ھاشار ئەمگىكىنى يوق قىلدۇق دەيدىغان ئۇقتۇرۇش چىقارغان بولسىمۇ بۇ ھاشارنىڭ پەرقلىق بىر ئىسىم بىلەن ماھىيىتى ئۆزگەرمىگەن ئاساستا ھازىرمۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى دېسەك بولىدۇ دەرۋەقە، ھاشار ئەمگىكى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر دىيارىنى ئىشغال قىلغاندىن بۇيان، بولۇپمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئاخىرلىرى ئۇيغۇر يېزىلىرىنى كوممۇناللاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرغاندىن بۇيان ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلمەكتە. بۇ خىل مەجبۇرىي ۋە ھەقسىز ئەمگەك ئەمەلىيەتتە زامانىۋى قۇللۇق ئەمگىكىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، مەجبۇرىي ھالدا كوللېكتىپ ئىگىلىككە كۆچۈرۈلگەن ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ بارغانسېرى نامراتلىشىشىنى، شۇنداقلا باشقا نۇرغۇن ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا لاگېرلارنى قۇرۇپ مىليونلىغان بىگۇناھ كىشىلەرنى لاگېرلارغا سولىدى ئاندىن لاگېرلاردىكى تۇتقۇنلارنىڭ بىر قىسمىنى خىتاي زاۋۇت فابرىكىلىرىدا ھەقسىز ۋە ياكى ئەرزان ئەمگەك كۈچى ئورنىدا ئىشقا سېلىشقا باشلىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە دائىرىلەرنىڭ لاگېر سىرتىدىكىلەرنىمۇ داۋاملىق تۈردە تۈرلۈك مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە سېلىنىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى يېقىندا خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئومۇمىي ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى يىگىرمە مىليون توننادىن ئېشىپ خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلانغان بۇ سانلىق مەلۇمات كۆپلىگەن كۆزەتكۈچىلەردە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يېڭى ئاشلىق سىياسىتى مەلۇم جەھەتتە رايوندىكى ھاشار مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلار بىلەن باغلىنامدۇ قانداق دېگەن گۇماننى پەيدا قىلماقتا خېنرى شاجيوسكى ئەپەندى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلانغانلىقى بىلەن ھاشار مەجبۇرىي ئەمگەك ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى ئىسپاتلايدىغان پاكىتلارنىڭ ھازىرچە بەك كۆپ ئەمەسلىكىنى ئەمما ئۇيغۇر رايونىدىكى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پاختا تېرىشتىن بۇغداي تېرىشقا ئۆزگەرتىشنىڭ ئىسپاتى بارلىقىنى ئىزاھلاپ ئۆتتى

بۇ خىل ئۆزگىرىش چوڭ ھەرىكەتنى، چوڭ ئىلگىرىلەشنى ۋە زور دەرىجىدىكى ماسلىشىشنى تەلەپ قىلىدۇ. يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پاختىدىن بۇغدايغا تەدرىجىي ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت بۇ سىياسەتنى يول قويۇش ئۈچۈن، مېنىڭچە ئۇنىڭغا نىسبەتەن خىتاي دائىرىلىرى مەلۇم تەدبىرلەرنى يول قويۇشى كېرەك. شۇڭا، شۇنداق، مەن ھاشارنى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ نىشانلارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىدىغان پىلانلىرىنىڭ بىرى دەپ قارايمەن.
So yes, I would say that the that Hashar is certainly an established program and and it helps the state achieve these goals.
يالقۇن ئۇليول ئەپەندى ئۇيغۇر رايونىدىكى پەمىدۇر پاختا قاتارلىق يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن ئىنتايىن مول بولغان يەر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ خىتاينى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا جۈملىدىن ئەڭ چوڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە ئايلاندۇرغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ياكى شۇ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق ھۆكۈمەت تەرغىب قىلىۋاتقان سىستېمىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇنىڭغا ئوخشاش پىروگراممىلارنىڭ ماھىيىتى ئەسلىدە ئويلىغان ۋاقتىمىزدا ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىپ تۇرۇش ئۇلارنى ئەزان ئەمگەك كۈچى قىلىپ ھەتتا قۇل ئەمگەك كۈچى قىلىپ ئىشلىتىش ئۇنىڭدىن سىرت ئاشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ يېرىدىن پايدىلىنىش ئۇيغۇرلارنىڭ ئەمگىكىدىن پايدىلىنىش ئۇلارنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرىنى يوق قىلىۋېتىش ئائىلىلەرنى پارچىلاش قاتارلىق نۇرغۇن مەقسەتلەر بۇنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنغان دەپ قارىساق بولىدۇ شۇڭلاشقا ئىسىم ئۆزگەرگەن بىلەن ماھىيىتى ئۆزگەرمىگەن قۇل ئىشچىلىك ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ كەڭ كۆلەملىك ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ دەپ قارىساق بولىدۇ ئەمما ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەسىلە پەقەتلا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدىكەن بۇ يەردە ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى جەھەتتىنمۇ خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ بازىسىغا ئايلىنىپ قالغانلىقى بىزنى ھەيران قالدۇرماسلىقى كېرەك چۈنكى بىزنىڭ ۋەتەننىڭ تۇپرىقى مۇنبەت ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن ئىنتايىن ئەۋزەل شارائىتلارغا ئىگە ھەم ئۇنىڭ ئۈستىگە مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئاشۇ يۆتكەپ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى دەپ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتلىرىدا ئېتىزلىقلاردا ھەم ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەم ئۇنىڭدىن سىرت

يىگىرمە تۆت يېشىدا ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق ۋەكىلى دېگەن نامدا قەشقەرگە ئەۋەتىلگەن جورجى ماكارتنىنىڭ خانىمى كاسرىن ماكارتنى خانىمنىڭ شۇ دەۋردىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ ھاياتى توغرىسىدىكى تەسىراتلىرى ھەققىدە يېزىلغان قەشقەرنى ئەسلەيمەن دېگەن كىتابى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى تۇنجى قېتىم نەشر قىلىنغان. ئۇندىن باشقا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بەشىنچى يىلى قەشقەرگە ۋاقىتلىق كونسۇل قىلىپ تەيىنلەنگەن گېنېرال پەرسىي سايكىسنىڭ سىڭلىسى ئېللا سايكىسنىڭ شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى ئېتنوگرافىيەلىك تارىخىي بايانلارنى ئاساس قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قۇملۇق ۋە بوستانلىقتىن ئۆتۈش ناملىق كىتابى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى يىلى نەشر قىلىنغان ئىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى يەنە ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردىكى ئاخىرقى باش كونسۇلى قىلىپ تەيىنلەنگەن ئېرىك شىپتوننىڭ خانىمى دىئاننا شىپتوننىڭ قەدىمىي ماكان ناملىق كىتابىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلى نەشر قىلىنغان. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، گەرچە چەت ئەللىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرى مەلۇم دەرىجىدىكى بىر تەرەپلىمىلىك ۋە خاتا چۈشەنچىلەردىن خالىي بولالمىسىمۇ، ئەمما ئۆزگىلەرنىڭ باھاسىنىڭ ئوقۇرمەنلەرگە ئەينى دەۋردىكى ۋەزىيەتنى كۆزىتىش ۋە چۈشىنىشىدە مەلۇم جەھەتتىن ئەينەكلىك رولى بار ئىكەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار شىۋېتسىيەدىكى ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرى يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قاراتقان كېڭەيمىچىلىك ئۇرۇشى ئەينى ۋاقىتتا قەشقەرنى ناھايىتى مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنغا ئايلاندۇرغانىدى بۈيۈك برىتانىيىنىڭ ئاسىيادىكى چوڭ دۆلەت ھىندىستاننى ئۆز مۇستەملىكىسى ئاستىغا ئېلىشى ۋە چاررۇسىيە ئىمپېرىيەسىنىڭ تەدرىجىي ھالدا غەربىي تۈركىستاننى ئىگىلەپ پامىر ئېگىزلىكىگە قىستاپ كېلىشى بۇ ئىككى كېڭەيمىچى دۆلەتنىڭ ئەللىك نەچچە يىلغا سوزۇلغان مۇستەملىكە تالىشىش كۈرىشىنىڭ پىلتىسىنى ياقىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئىلگىرىكى خىلۋەت ماكان قەشقەر بىردىنلا ئەنگلىيە روسىيە ئوتتۇرىسىدىكى تالىشىش ۋە كۈچ سىنىشىشتا سىياسىي سەزگۈرلۈكى ئىنتايىن يۇقىرى بىر رايون بولۇپ قالىدۇ. ھەر ئىككى تەرەپ مەخسۇس ۋەزىپىدىكى ئادەملىرىنى قەشقەرگە ئەۋەتىپ، ئاخبارات يىغىش بىلەن بىرلىكتە ئۆزلىرىنىڭ بۇ رايوندىكى تەسىر دائىرىسىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتمەكچى بولىدۇ. چاررۇسىيە ۋە ئەنگلىيە ھۆكۈمەتلىرى زاۋاللىققا يۈزلىنىۋاتقان مەنچىڭ خاندانلىقىغا بېسىم ئىشلىتىپ، ئارقا ئارقىدىن قەشقەردە كونسۇلخانا تەسىس قىلىدۇ. رۇسىيە تەرەپ دىپلومات پېتروۋسكىنى قەشقەردىكى چاررۇسىيە باش كونسۇللۇقىغا تەيىنلىگەن بولسا، برىتانىيە ھۆكۈمىتى خىتاي ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ھەققىدە ئەتراپلىق مەلۇماتقا ئىگە بولغان جورجى مەككارتنىنى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ باش كونسۇللۇقىغا تەيىنلەيدۇ. بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسىنىنچى يىلى يىگىرمە تۆت ياشلىق مەككارتنى ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق ۋەكىلى نامىدا قەشقەرگە ئەۋەتىلىدۇ. ھالبۇكى ئۇنىڭ خانىمى كاتارىن مەككارتنىنىڭ ئەسلىمىسىگە ئاساسەن ئۇنىڭ يەنە بىر يوشۇرۇن ۋەزىپىسى رۇسلارنىڭ قەشقەردىكى سۇيىقەست ھەرىكەتلىرىنى كۆزىتىش ۋە ئەنگلىيەگە قارام ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون ئىككىنچى يىلى مەككارتنى قەشقەردىكى كونسۇلخانىغا باش كونسۇل بولىدۇ بۇ ۋاقىتتا مەككارتنى شۇ تەرىقىدە قەشقەردە يىگىرمە سەككىز يىل تۇرۇپ قالىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرمىگەن ئىدى قەشقەرگە كېلىپ ئارىدىن بىر قانچە يىل ئۆتكەندىن كېيىن يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسەن سەككىزىنچى يىلى مەككارتنى يۇرتىغا قايتىپ خانىمى كاتارىن مەككارتنى بىلەن ئۆيلىنىپ ئۇنى قەشقەرگە بىللە ئېلىپ كېلىدۇ ئۇلارنىڭ ئىككى ئوغۇل ۋە بىر قىز پەرزەنتى قەشقەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولىدۇ كاتارىنا مەككارتنى خانىمنىڭ قەشقەرگە بېغىشلاپ يازغان قەشقەرنى ئەسلەيمەن دېگەن ئەسىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى تۇنجى نەشر قىلىنىدۇ ۋە كىتابخانلارنى كۈچلۈك جەلپ قىلىدۇ بۇ ئەسەر بىزنى ئەينى دەۋردىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ تۇرمۇشى ھاياتى ۋە ئىجتىمائىي جەمئىيەت ئەھۋالى قاتارلىقلارغا ئائىت ناھايىتى مول ۋە قىممەتلىك ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ماكارتنى خانىم قەشقەردە ئون يەتتە يىل تۇرۇش جەريانىدا قەشقەر ۋە بۇ يەردە ياشىغۇچى خەلقلەر ھەققىدە ناھايىتى چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە بولغان ئىدى بۇ شەھەرنىڭ ئەسىرلەردىن بۇيان كونا قېلىپىنى ساقلاپ كەلگەنلىكى كوچىلىرى بازارلىرى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنىڭ كونا پېتى تۇرغانلىقىنى ئەجدادلىرىنىڭكىدىن ھېچقانداق پەرق قىلمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ يىغىنچاقلىغاندا شۇ دەۋردىكى قەشقەرلىكلەرنىڭ ھاياتى ۋە تۇرمۇشىنىڭ قىسمەن كارتىنىسىنى كىتابخانلارغا سۇنغان ئۇنىڭدىن باشقا قەشقەرلىكلەرنىڭ ئىرقىي ئالاھىدىلىكى بەدەن قۇرۇلۇشى ۋە تەقى تۇرقى چىراي شەكلىمۇ باش كونسۇل خانىمنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى تارتقان ئىدى كاتارىنا خانىمنىڭ تۆۋەندىكى بايانلىرىدىن بۇ نۇقتىنى مەلۇم دەرىجىدە ھېس قىلالايمىز قەشقەر كىشىلىرىنىڭ تەقى تۇرقى چىراي رۇخسارىدا ياۋروپالىقلارغا خاس ئالاھىدە بەلگىلەر ئاز تولا بار ئەر ئاياللار قاۋۇل بەستلىك كېلىشكەن چىرايلىق بولۇپ چىرايىدىن بىر خىل ئېسىل سۈپەتلىك چىقىپ تۇراتتى نەچچە مىڭ يىللاردىن بۇيانقى كۆچۈش ۋە سىڭىشىش جەريانىدا بۇ يەردىكى ئىرقلارنىڭ شالغۇتلىشىشى خېلىلا ئېغىر. بۇ يەردىكى قىز چوكانلار ناھايىتى چىرايلىق، جەزبىلىك، بەزى ئوغۇللارمۇ بەك كېلىشكەن. بولۇپمۇ ئورا كۆز كەلگەن ئون ئىككى ياشلاردىكى ئوغۇل قىزلار ناھايىتى گۈزەل. ئۇلار دۇخاۋا، چىت رەختلەردىن كىيىم، يارىشىملىق تۇماق دوپپىلارنى كىيسە، ئىتالىيانلارغا ياكى ئىسپانلارغا ئوخشاپ كېتىدۇ دەپ يازىدۇ. كاتارىنا خانىمنىڭ قەشقەر ۋە قەشقەرلىكلەر توغرىسىدىكى تەسىراتى ۋە تونۇشلىرىنى تولۇق بىر بىرلەپ بايان قىلىشقا مۇمكىنچىلىكىمىز يار بەرمەيدۇ بىراق بىز تۆۋەندىكى چوڭقۇر مەنىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن قىسقىغىنە بىر قانچە جۈملە ھەققىدە ئويلىنىپ كۆرۈشنىڭ زۆرۈرىيىتى بار دەپ قارايمىز بۇ ئادەملەرنىڭ قەشقەرلىكلەرنى دېمەكچى قۇلىقى يۇمشاق باشقۇرۇش ئاسان ئۇلارنىڭ بىرەر يامان ئىللەتلىرى يوق ياخشى تەرەپلىرىمۇ يوق جورج ماكارتنى قەشقەردە قىلغان خىزمەتلىرى سەۋەبىدىن ئاز كۆرۈلىدىغان ساداقەتمەنلىك ۋە ئىقتىدار بىلەن ئۆز دۆلىتىگە خىزمەت قىلغان كىشى دەپ تەرىپلىنىدۇ جورج ماكارتنىدىن كېيىن ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردىكى كونسۇلخانىسىغا ئارقا ئارقىدىن بىر قانچە كونسۇل كېلىپ ئالمىشىپ تۇرىدۇ بۇلاردىن سېپى سېكوراين پېرسى سايكس ۋە ئېرىك شىپتون قاتارلىقلارنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش مۇمكىن بۇلارنىڭ ئىچىدە پېرسى سايكىسنىڭ سىڭلىسى ئېللا سايكىس ۋە ئېرىك شىپتوننىڭ رەپىقىسى دىئاننا شىپتون خۇددى كاتارىن مەككارتنى خانىمغا ئوخشاشلا تاشقى دۇنياغا ئانچە تونۇشلۇق بولمىغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇر قاتارلىق شەرقىي تۈركىستاندا ياشايدىغان مىللەتلەرنىڭ مىجەز خاراكتېرى ۋە پسىخىكىلىق ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدە قەلەم تەۋرەتكەن ئاياللاردۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بەشىنچى يىلى ماككارتنى ئەر ئايال ئەنگلىيەگە دەم ئېلىشقا كەتكەندە گېنېرال پېرسىي سايكس قەشقەرگە ۋاقىتلىق كونسۇل قىلىپ تەيىنلىنىدۇ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇنىڭ سىڭلىسى ئېللا سايكسمۇ بىللە قەشقەرگە كېلىدۇ ئېللا سايكس ئاكىسىغا ئەگىشىپ ئەينى ۋاقىتتىكى پېرسىيە دۆلىتىدىمۇ ئۇزۇن مەزگىل تۇرغان بولۇپ شەرقىي تۈركىستاندا تۇرغان ۋاقتى گەرچە ئانچە ئۇزۇن بولمىسىمۇ قەشقەر يەكەن يېڭىسار ۋە خوتەن قاتارلىق جايلارنى زىيارەت قىلغان ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستان ھەققىدىكى ئېتنوگرافىيەلىك ۋە تارىخىي بايانلارنى ئاساس قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قۇملۇق ۋە بوستانلىقتىن ئۆتۈش ناملىق كىتابى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى يىلى لوندوندىكى مەكمىللان نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنىدۇ كىتابنى ئاكا سىڭىل سايكىسلارنىڭ ئورتاق ئەسىرى دېيىشكە بولىدۇ ئېتنوگرافىيەلىك بايانلارنى ئېللا خانىم يازغان بولسا تارىخ جۇغراپىيە قىسمىنى ئاكىسى پېرسىي سايكىس يازغان ئېللا خانىم پامىر تاغلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، قەشقەرگە كەلگەن تۇنجى ئەنگلىيەلىك ئايال بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر كىتابنىڭ قىممەت ۋە شۆھرەتكە ئىگە بولۇشىدىكى سەۋەب، ئەينى ۋاقىتتىكى مۇرەككەپ ھەم كۆپ خىل ئىرق تەركىبلەردىن تەركىب تاپقان ئۇيغۇر ئېلى ئاھالىسى ھەققىدە ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈش ۋە بايانلارنىڭ دۇنياغا ئاشكارىلىنىشى ئىدى. ئاپتور كىتابىدا ئۇيغۇر ئېلى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى تاغلىق، بوستانلىق ۋە چۆللۈكلەردە ياشايدىغان ئاھالىلەر ھەققىدە توختىلىدۇ ۋە ئۇلارنى ھەر خىل ناملاردا ئاتايدۇ. مەسىلەن، ئۇ كىتابىدا تاغلىقلار دەپ ئاتىلىدىغان سارىكۆل ۋە پاخپۇ خەلقى ھەققىدە توختالغاندىن سىرت، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاھالىلەرنى لوپلۇقلار، قىرغىزلار، دولانلىقلار، ئاقسۇلۇقلار، خىتايلار ۋە موڭغۇللار دەپ ئاتاپ، ئۇلارنىڭ چىراي ۋە بەدەن قۇرۇلۇشى ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى بەرگەندىن باشقا يەنە ئۇلارنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى كىيىم كېچەك تۇرالغۇ ئۆرپ ئادەتلىرى مۇراسىملىرى قاش تېشى يىپەكچىلىككە ئوخشاش قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرى ھەققىدىكى يېڭى مەلۇماتلارنىمۇ قالدۇرىدۇ ئېللا خانىم يەنە ئۇيغۇر ئاياللىرى بىلەن ئۆزى كۆرگەن ئىران جەمئىيىتىدىكى پارس ئاياللىرىنى سېلىشتۇرغاندا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ خېلىلا يۇقىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ ئەمما ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى ۋاقىتلىق نىكاھقا ئوخشاش رەھىمسىز سىياسەت نەيرەڭلەرنىڭ قۇربانى بولۇپ كەتكەنلىكىنى ۋە ئۆز ھېسداشلىقىنى ئىپادىلەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئېللا خانىم ئۇيغۇرلاردىكى بىر قىسىم ئىللەتلەرنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئۇ كەپتەرلەرنى ئۇلۇغلاش ۋە كەپتەر مازىرى مازار ماشايىخلارغا بېرىپ بالا تىلەش ۋە مۇقەددەس دەرەختىن كېسەللىكلەرگە شىپا تىلەش ئادەتلىرى باشكىنى قان قىلىپ كېسەل داۋالاش قاتارلىق مەزمۇنلارنى بايان قىلغىنىدا بۇلارنى ئەينى ۋاقىتتىكى ساۋاتسىزلىق خۇراپاتلىقتىن بولغان دەپ قارىغان يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىغىچە ياۋروپالىقلارنىڭ قەلىمىدە شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتالغان مەزكۇر زېمىن ھەققىدە قەلەم تەۋرەتكەن ئاخىرقى ئەنگلىيەلىك خانىم ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردىكى ئاخىرقى باش كونسۇلى ئېرىك شىپتوننىڭ خانىمى دىيانا شىپتون ئىدى

دىياننا خانىم خۇددى كاتارىن خانىم بىلەن بەسلەشكەندەك قەلىمىنى سەپەرگە قەدەم بېسىش بىلەن تەڭلا ئىشقا سالىدۇ. بۇ قەدىمىي ماكاننىڭ ۋە ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىنىڭ دەسلەپكى ئەھۋاللىرىنى كاتارىن ئەسلىمە قىلغان بولسا، كېيىنكى ئەھۋاللىرىنى دىياننا يېزىپ قالدۇرىدۇ. ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلى نەشر قىلىنغان قەدىمىي ماكان ناملىق كىتابىدا ئەينى دەۋر قەشقەر كىشىلىرىنىڭ ھاياتىنىڭ جانلىق كارتىنىسى تەسۋىرلەنگەن. ئۇنىڭ بايانلىرى تولىمۇ ئىنچىكە بولۇپ، ئاڭلىغان كىشىنىڭ كۆز ئالدىدا قەشقەرنىڭ ئاشۇ قايناق، جۇشقۇن مەنزىرىسى نامايان بولىدۇ. ئۇنىڭ كىتابى نەشر قىلىنغان بۇ ۋاقىت شەرقىي تۈركىستان پۈتۈنلەي خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ مۇستەملىكىسىگە ئايلانغان ۋەزىيەتتە ئىدى. دىياننا خانىم گەرچە سىياسىيون ياكى تارىخچى بولمىسىمۇ، كىتابىدا بۇ خىل ۋەزىيەت ھەققىدە ئۆز چۈشەنچىسىنى بەرگەن. ئۇ بىر ياۋروپالىق خانىم نەزىرىدىن خىتاينىڭ مۇستەملىكە سىياسىتىگە قارشى كۆز قاراشلىرىنى ئىپادىلىگەن. ياۋروپالىقلارغا تونۇشلۇق بولغان تۈركچە ئىسىملارنىڭ ئورنىغا خىتايچە يەر ناملىرىنىڭ قاپلاپ كەتكەنلىكىنى، ئەمما ئۆزىنىڭ شىنجاڭ دېگەن نامدىن باشقا ھېچقانداق خىتايچە ئىسىم قوللانمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. دىياننا شىپتونمۇ خۇددى كاتارىن ماكارتنىغا ئوخشاش قەشقەرلىكلەرنىڭ پسىخىكىسى ھەققىدە توختالغان. قەشقەرنىڭ ئادەملىرى ھورۇن، چېچىلاڭغۇ، ئەمما تىنچ، ئىناق ياشايدىكەن. ئۇلار ئۇزاق زامانلاردىن بېرى مۇشۇنداق ياشاپ كەلگەنىكەن. ھازىر شۇنداق تىنچ ياشاۋېتىپتۇ. شۇڭا ئۇلاردا ئېسكىموسلاردەك جاسارەت ۋە قەيسەرلىك يوق. پاردانلاردەك ئۇرۇشخۇمار مىجەزنىمۇ يېتىلدۈرمىگەنىدى. ئۇلاردا تىبەتلىكلەردەك جۇشقۇنلۇق ۋە تېتىكلىك، كەشمىرلىكلەردەك قولى گۈل، چېۋەرلىكتىنمۇ ئەسەر يوق ئىدى. ئەمما بۇ يەردىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى ھەر قانداق بىر جايدىكى ئاددىي ساددا كىشىلەرگە ئوخشاشلا دوستانە مېھماندوست. ئۇلار ئاددىيسى بىرەر لەتىپىنىمۇ سىز بىلەن تەڭ بەھر ئېلىشنى خالايتتى. بەزىدە ئۇلارنىڭ ياۋايىلىقى جانغا تېگەتتى، قىلغان ئىشىمۇ كۆڭۈلگە ياقمايتتى. ۋەھالەنكى ئۇلارغا ئارتۇقچە تەلەپ قويمىسىڭىزلا ئۇلار شۇنچىلىك جەلپكار، ئاق كۆڭۈل ئادەملەر ئىدى. ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلار كىتابتا تەسۋىرلەنگەندەك ئۇنداق جاسارەتسىز ياكى قەيسەرلىكى بولمىغان خەلق ئەمەس ئىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلدىن قىرىق توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرلار مىللىي مۇستەقىللىق ئىنقىلابى ئېلىپ بېرىۋاتقان، ھەتتا بۇ كۈرەشلەر قەشقەر ئەتراپىغىمۇ تۇتاشقان دەۋر ئىدى. دىيانا شېپتون خانىمنىڭ كۆزىتىشلىرىدە يۈزەكىلىك كۆپ بولۇپ ئەپسۇس ئۇ ئۆزى قەشقەردە تۇرغان شۇ ۋاقىتلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاملىشىۋاتقان قارشىلىق ۋە ئازادلىق ھەرىكەت ۋە ئىنتىلىشلىرىنى ھەتتا ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كۈرەش روھىنى كۆرەلمىگەن ئىدى چەت ئەللىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئىسلام دىنىغا بولغان چۈشەنچىسىنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقىنى نەزەردە تۇتقاندا بۇ باھالارنى قەشقەر ئۇيغۇرلىرىغا بېرىلگەن پۈتۈنلەي ئىلمىي ۋە توغرا دەپ قارىيالمايمىز

قىسمەن مەۋجۇت بولغان ۋاقىتلىق نىكاھقا ئوخشاش ئەھۋاللارنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تېنىنى كونترول قىلىشتىن باشقا يەنە روھىنى مەھكۇم قىلىشمۇ نىشان قىلىنغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ قەشقەر قەدىمدىن تارتىپ كۆپ خىل مەدەنىيەتلەرنىڭ كېسىشىش ئېغىزى بولۇپ كەلگەن بۇ ھال قەشقەرنىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىمۇ ناھايتى روشەن بولۇپ رۇسلار ئىنگلىسلار شىۋېدلار ۋە باشقا مىللەتلەر بۇ يەردە ھەدەپ ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەتلىرىنى تارقاتقان ھەمدە بەزى دىنىي گۇرۇپپىلار دىنىي تەرغىبات بىلەن شۇغۇللىنىپ، مەدەنىيەت مۇستەملىكىچىلىكى يۈرگۈزۈپ، يەرلىك خەلقنىڭ ئىدېئولوگىيەسىنى ئۆزگەرتمەكچى بولغان. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان قەشقەر تەسىراتلىرى ھەققىدە كىتاب يازغان خانىملارمۇ گەرچە يازمىلىرىدا قەشقەر خەلقىگە ياۋروپالىقلارنىڭ ئۆلچەملىرى بويىچە باھا بەرمەسلىك بىلەن ئۆزلىرىنى ئاگاھلاندۇرۇپ تۇرغان بولسىمۇ، يەنىلا ياۋروپا مەدەنىيىتى مەركەزچىلىكىدىن ساقلىنىپ قالالمىغان يەرلىرىمۇ مەۋجۇت. گەرچە چەت ئەللىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرى مەلۇم دەرىجىدىكى بىر تەرەپلىمىلىك ۋە خاتا چۈشەنچىدىن خالىي بولالمىسىمۇ ئەمما ئۆزگىلەرنىڭ باھاسى بىزگە ئەينى ۋاقىتتىكى ۋەزىيەتنى كۆزىتىش ۋە چۈشىنىشتە مەلۇم جەھەتتىن ئەينەكلىك رول ئوينايدۇ

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار